ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ຄົນນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ເມື່ອປີ 2022 ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ 4 ແສນຄົນທີ່ນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນເວັບໄຊຂອງສະມາຄົມຮຽນຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື Association Language Learning ຊຶ່ງເປັນອົງ ການກຸສົນດ້ານການສິດສອນພາສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ ແລ້ວເຮັດແນວໃດ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ອີງຕາມປະສົບການຂອງຊາວໜຸ່ມລາວສາມຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ໄປຮຽນ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນານາຊາດ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງນັ້ນກໍຄື ຖ້າຢາກເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ນອກຈາກຮຽນຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ນັກຮຽນຕ້ອງຝຶກຝົນການເວົ້າ ແລະ ຟັງໃນເວລາວ່າງ ຫຼື ຢູ່ນອກຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຫຼາຍ ໆ ແລະ ເຮັດຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ຖ້າຈະເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຕ້ອງທຸ່ມເທເວລາໃຫ້ກັບມັນ ທ້າວ ທິນາກອນ ຊຶ່ງເປັນຊາວໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງໃນ 15 ຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຜູ້ນຳໄວໜຸ່ມຂອງອົ ງການ Geographic National ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແນະນຳນັກຮຽນພາສາອັງກິດວ່າ ນ້ອງຢາກບອກກະຄື ເຮົາຕ້ອງ ເອີ invest ຫຼືວ່າລົງທຶນໃນຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍໆເນາະ ໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດອີ່ຫຼີ ຢາກໄດ້ອີ່ຫຼີ ຄືສົມມຸດ ນ້ອງ ກະສົນໃຈພາສາອັງກິດຢູ່ແລ້ວແຕ່ນ້ອຍເນາະ ແລ້ວນ້ອງກະ ກະເລີຍພະຍາຍາມຮຽນ ພະຍາຍາມຝຶກ ກໍຄືຫັ້ນນະ ເພື່ອວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເພາະວ່າເຮົາມີຄວາມຝັນທີ່ຢາກຈະໄປທ່ຽວຫຼາຍໆບ່ອນໃນໂລກຫັ້ນນະ ແ ລ້ວເຮົາກະເຫັນວ່າພາສາອັງກິດເປັນພາສາກາງເນາະ ເຮົາກະເລີຍຕັ້ງໃຈຮຽນ ເອີ ມັນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ ເອີ ຄວາມສາມາດເຮົາເຮັດໄດ້ເນາະ ກະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີເຕີບ ຄືທີ່ນ້ອງເວົ້າກະ ນ້ອງກະ ຮຽນມາແດ່ ແລ້ວກະຮຽນດ້ວຍໂຕເອງແດ່ຈັ່ງຊີ້ ເພື່ອຢາກເວົ້າ ແລະ ຟັງພາສາອັງກິດຢ່າງເປັນລະບົບ ເປັນຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງມີນາຍຄູມາຄຸມນັ້ນ ນັກຮຽນຕ້ອງຊອກຟັງພາສາອັງກິດທີ່ເວົ້າໂ ດຍຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງພາສາ ໃນການເຮັດເຊັ່ນນີ້ ນາງ ອຸໄລພອນ ສີລິມະສັກ ຊຶ່ງຮູ້ກັນອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ ຄູນົກ ທີ່ຕັ້ງໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດຂອງຕົນຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ເວົ້າວ່າ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ໃຊ້ຫຼາ ຍແຫຼ່ງຂ່າວສານ ແລະ ໂທລະພາບ ເຊັ່ນ ເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບ HBO ຂອງບໍລິສັດ Home Box Office ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສະຫະລັດ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວຄາດວ່າເປັນຂອງອາເມລິກັນ ພ້ອມທັງຟັງລາຍການຂ່າວຂອງ VOA ທີ່ເວົ້າເປັນພາສ າອັງກິດນຳດ້ວຍ ນາງໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ໜ້າຈະແມ່ນອາເມລິກາ ເພາະວ່າສ່ວນຫຼາຍຄື HBO ຈະແມ່ນຊ່ອງອາເມລິກາ ແລ້ວກະ VOA ກໍເຄີຍຟັງ ແຕ່ກີ້ມັນມີຢູ່ວິທະຍຸ ດຽວນີ້ມັນຮັບບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຕ່ສະໄໝນັ້ນເປີດເປັນຂ່າວ ອ່ າ VOA ນະ ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍການຂ່າວ VOA ທາງວິທະຍຸອາດຈະຫາຟັງໄດ້ຍາກໃນຍຸກນີ້ ແຕ່ທາງ VOA ກໍມີລາຍການຮຽນພາສາອັງກິດໃນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ລວມທັງເປັນວິດີໂອ ສາຍຜ່ານທາງ YouTube ແລະ Facebook ອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງນັ ກຮຽນນັກສຶກສາສາມາດໃຊ້ເພື່ອຝຶກທັກສະໃນການຟັງ ແລະ ການເວົ້າພາສາອັງກິດແບບອາເມລິກັນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ຮອບຕົວໄປນຳ ປາແຢງຊາ ລໍ ນາງງາມຈັກກະວານລາວປີ 2022 ທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາອັ ງກິດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນໄລຍະທີ່ຮຽນຢູ່ໃນມັດທະຍົມປາຍ ກໍຄືບໍ່ຮອດ 10 ປີຜ່ານມານີ້ ນາງເຫັນວ່າ ລາຍການ VOA Special English ເປັນແຫຼ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດອັນມີຄຸນຄ່າແຫຼ່ງໜຶ່ງ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳຕົວເອງ ວ່າເປັນນັກຂ່າວຂອງ VOA ນາງອຸທານອອກມາດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທັນທີວ່າ Oh, VOA! Yeah, I practice English ນ້ອງອ່ານ ຟັງ ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າເວົ້າເນາະ ເວົ້າຕາມຫຼັງ ເພາະມັນຈະມີຕົວໜັງສືຂຶ້ນມາຂຶ້ນມາເນາະ ແລ້ວຈະອ່ານ ຟັງ ແລ້ວກະເວົ້າຕາມ ກັອບປີ້ສຽງ ກະຮຽນຈາກນັ້ນໄດ໋ VOA Special in English ຮຽນຈາກອັນນັ້ນແຫຼ ະ ຝຶກຝຶກໂຕນີ້ຫຼາຍ ດົນ ຊ່ວງນັ້ນເປັນເດືອນແຫຼະ ບັນດາທ່ານ ໂດຍສະເພາະນ້ອງໆ ນັກຮຽນນັກສຶກສາທີ່ຕິດຕາມຟັງລາຍການຂອງ VOA ກໍຍັງສາມາດຮຽນພາສາອັງກິດຈາກເວັບໄຊ Facebook ແລະ ວິທະຍຸຂອງພວກເຮົ າໄດ້ອີກ ຊຶ່ງພວກເຮົາມີລາຍການຄຳສັບໃນຂ່າວ ແລະ ອັງກິດໃນໜຶ່ງນາທີ ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຂ່າວໃນລາວບາງອົງການ ເຊັ່ນ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດຮຽນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຟັງ ແລະ ໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ເປັນປະຈຳເກືອບທຸກວັນໃນແຕ່ລະອາທິດ ບົວສະຫວັນ VOA